ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງໄນຈີເຣຍ ທ່ານ ໂບລາ ທີນູບູ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້ອງການນຳພາປະເທດຂອງທ່ານ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່ າ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມລັບທີ່ວ່າ ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພື່ອທີ່ຈະປົດລັອກທ່າແຮງຂອງອາຟຣິກາ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕທີ່ໃຫຍ່ສຸດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ Tackling corruption, making it easier for foreign companies to repatriate capital, these will all ທ່ ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເວົ້າວ່າ ການຮັບມືກັບເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບບໍລິສັດທັງຫຼາຍຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ຈະສົ່ງທຶນກັບຄືນມາ ສິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ຈະດຶງການຫັນປ່ຽນເຂົ້າມາໃນທິດທາງຂອງປະເທດ ແລະ ດຶງການລົງທຶນເຂົ້າມາເພື່ອໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໂດຍກົງ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າປະທານາທິບໍດີ ທີນູບູ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມທ້າທາຍທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພວກເຮົາຍັງຍິນດີນຳການປະຕິຮູບດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜັກແໜ້ນຂອງທ່ານ ເພື່ອຮວບຮວມສະກຸນເງິນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນສຳລັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເຂົ້າກັນ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື່ອງກ ານກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນກໍລະກົດ ໂດຍຄະນະທະຫານໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄນເຈີ We also discussed challenges to democracy and security in West Africa. Uh we very much appreciate ທ່ານ ບລິງເກັນ ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ພວກເຮົາຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ການນຳພາຂອງໄນຈີເຣຍໃ ນກຸ່ມ ECOWAS ເພື່ອພະຍາຍາມ ແລະ ນຳເອົາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕກັບຄືນມາສູ່ໄນເຈີ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກລົບກວນ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງໄນຈີເຣ ຍ ຈາກໂກດດີວົວ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງໂກດດີວົວ ທ່ານ ອາລາຊານ ວັດຕາຣາ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຂົງເຂດ We appreciate particularly the leadership shown by Côte d'Ivoire ທ່າ ນ ບລິງເກັນ ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຂອບອົກຂອບໃຈໂດຍສະເພາະການນຳພາທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕໍ່ຕ້ານລັດທິຫົວຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍໂກດດີວົວ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຄັ້ງນີ້ເ ປັນການເດີນທາງມາໄນຈີເຣຍເປັນຄັ້ງທີ 3 ໃນຖານະເປັນນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງການຢ້ຽມຢາມແບບທາງໄກ ໃນລະຫວ່າງຫຼາຍມື້ຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນໜ້ານີ້ ນັກຊ່ຽວຊານຄົ ນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ຄວາມໝັ້ນໝາຍດ້ານການທູດຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຕໍ່ອາຟຣິກາແມ່ນໂດດເດັ່ນຫຼາຍ ທ່ານ ເທຣີ ແມັກຄູລີ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຢູ່ສະຖາບັນດ້ານສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເປັນອະ ດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳໂກດດີວົວ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ You know, I've been working in and on Africa since 1985. ທ່ານຮູ້ດີ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ແລະ ກ່ຽວກັບອາຟຣິກາຕັ້ງແຕ່ປີ 1985 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທະວີບແຫ່ງນີ້ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດຫຼາຍປານນີ້ແທ້ໆໃດ໋ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄິດ ວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີຫຼາຍ ເປັນສັນຍານຂອງການພົວພັນທີ່ດີຍິ່ງ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ເລີ່ມອອກເດີນທາງດ້ວຍການຢຸດແວ່ປະເທດເກາະ Cape Verde ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ທີ່ເປັນຄູ່ພາຄີຂອ ງສະຫະລັດມາຍາວນານ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA